ກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ຄັນຊິເວົ້າແລ້ວ ມັນເຮັດໃຫ້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຮ້ອນວົນສັບສົນກັນໄປໝົດໃນທົ່ວໂລກນີ້ ໃນທະວີບຢູໂຣບ ບໍລິສັດໃຫຍ່ໆຕ່າງໆນານາ ປະກາດເອົາຄົນອອກລາອອກການມາກມາຍຫຼາຍແ ທ້ໆ ບາງລັດໃນສະຫະລັດອາເມລິກາໂຈະໄວ້ແລ້ວ ການທີ່ພວກເພິ່ນຈະຫຼຸດຜ່ອນການເຂັ້ມງວດກ່ຽວກັບກົດເກນ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ແລະ ສະຫະປະຊາຊາດກໍອອກສຽງກັນ ຮັບຮູ້ໃຫ້ຍຸ ຕິການຕໍ່ສູ້ກັນໃນໄລຍະໂຄວິດ-19 ທີ່ອາລະວາດໂລກມະນຸດນີ້ຢູ່ ຄະນະກຳມະການຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ມີການຍຸຕິໃນທັນທີທັນໃດ ການຂັດແຍ້ງຕໍ່ສູ້ກັນທີ່ເປັນການຕໍ່ສູ້ກັນຮ້າ ຍແຮງ ແລະ ສຳຄັນ ອັນມີດ້ວຍການຕໍ່ສູ້ກັນໃນປະເທດຊີເຣຍ ເຢເມນ ລີເບຍ ເຊົາຊູດານ ແລະ ກົງໂກ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ໂລກນີ້ໂຈໂຈງໃສ່ການແກ້ໄຂວິກິດໂຄວິດ-19 ທີ່ລາມໄປທົ່ວໂລກນີ້ ນີ້ເປັນການຊີ້ຂາດອັນແລກ ໆຂອງຄະນະກຳມະການຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ຄຣິສຕອຟ ຢູເຊນ ເອກລັດຖະທູດສະຫະປະຊາຊາດຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ ທີ່ເປັນປະທານສຳລັບເດືອນກໍລະກະດາ 2020 ຂອງຄະນະກຳມະການຄວ າມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ປະກາດການຊີ້ຂາດຢ່າງຂາດຮອຍນັ້ນອອກມາແລ້ວ ຫັນໄປມອງເບິ່ງການເອົາຄົນອອກວຽກອອກການ ທີ່ມັນເປັນບັນຫາອັນໃຫຍ່ໂຕ ແລະ ໜັກໜ່ວງ ແມ່ນວ່າບໍລິສັດສ້າງເຮືອບິນ ຄື Airbus ໃນທະວີບຢູໂຣບ ບັດນີ້ຈະເອົາຄົນອອກວຽກອອກການໃນທົ່ວໂລກນີ້ເຖິງ 15,000 ຄົນ John Harrison ຜູ້ນຳຂອງບໍລິສັດ Airbus ເວົ້າວ່າ ທ່ານອາດຈະໃຫ້ຄົນຈຳຕ້ອງອອກວຽກອອກການ ແຕ່ Airbus ຈະພະຍາຍາມຫາເອົາວິທີການອື່ນໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງ Airbus ນ້ອຍລົງ ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ກະທັ່ງທີ່ລັດຖະບານສະຫະລັດໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນທີ 4 ກໍລະກະດາ ຄືວັນເອກະລາດສະຫະລັດ ທີ່ສະຫະລັດອາເມລິກາຈະໂຊບັ້ງໄຟດ ອກຕ່າງໆນານາ ແລະ ນຳເອົາຍົນຕ່າງໆມາບິນໂຊ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ Washington DC ແມ່ນວ່າທ່ານ Muriel Bowser ເຈົ້າກຳແພງເມືອງນະຄອນ Washington DC ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນທັງຫຼາຍ ຈົ່ງຢູ່ຫ່າງກັນເປັນຢ່າງໜ້ອຍ 1 ແມັດເຄິ່ງ Gavin Newsom ເຈົ້າ ແຂວງລັດຄາລີຟໍເນຍ ສັ່ງໃຫ້ບາ ແລະ ການຮັບປະທານອາຫານຢູ່ໃນຮ້ານອາຫານໃນເຂດສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຄາລີຟໍເນຍບໍ່ມີອີກ ຄືສັ່ງໃຫ້ປິດເປັນເວລາ 3 ເດືອນ ຍ້ອນຈຳນວນຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ປູດຂຶ້ນທົ່ວລັດຄາ ລີຟໍເນຍ ການສັ່ງໃຫ້ຢູ່ບ້ານຕ່າງໆແຕະຕ້ອງເຂດແດນຕ່າງໆໃນລັດຄາລີຟໍເນຍ ອັນຕົກເປັນຈຳນວນຄົນປະມານສາມສ່ວນສີ່ຂອງພົນລະເມືອງ 40 ລ້ານຄົນຂອງລັດຄາລີຟໍເນຍ ໃນນີ້ນັ້ນມີດ້ວຍນະຄອນ Los Angeles ແລ ະ ແຖວໆບ້ານເຮົາ ປະເທດໄທມີຢູ່ວ່າ ບາ ແລະ ຮ້ານດື່ມສຸລາ ເປີດທົ່ວປະເທດເປັນຄັ້ງແລກໆ ຕໍ່ແຕ່ທີ່ປະເທດໄທລັອກດາວຍ້ອນໂຄວິດ-19 ໃນກາງເດືອນມີນາ ປີນີ້ 2020 ແຕ່ໃນປະເທດໄທຍັງມີການໃຫ້ຢູ່ຫ່າງກັນໜຶ່ ງແມັດຢູ່ຕໍ່ໄປ ແລະ ຄົນແຕ່ລະຄົນ ຕ້ອງມີຊ່ອງວ່າງອ້ອມຂ້າງສີ່ຕາຕະລາງແມັດ ແລະ ໂຕະຕ່າງໆຕ້ອງຕັ້ງຢູ່ຫ່າງກັນ 2 ແມັດດ້ວຍ ໃນປະເທດອິນເດຍທີ່ບໍ່ຄືແຫ່ງອື່ນແດ່ ແມ່ນວ່າຜ່ອນຄາຍລັອກດາວລົງແລ້ວ ກ່ອ ນທີ່ຈຳນວນຄົນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ຈະມີເທິງຂັ້ນສູງສຸດ ນະຄອນ Chennai ເປັນແຫ່ງໜຶ່ງໃນປະເທດອິນເດຍ ທີ່ບໍ່ຍອມໃຫ້ຜ່ອນຄາຍມາດຕະການ ແລະ ກົດເກນການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ໂຮງພະຍາບານໃນ ນະຄອນດັ່ງກ່າວເຕັມໄປດ້ວຍຄົນເຈັບຄົນປ່ວຍໂຄວິດ-19 ດຣ ແຊນທິວ ທີ່ເປັນປະທານສະມາຄົມທ່ານໝໍໃນນະຄອນດັ່ງກ່າວ ຊີ້ແຈງຕໍ່ ABC ວ່າ ມັນຫຼ້າມັນສວຍເກີນໄປເສຍແລ້ວ ແຕ່ໃນບາງປະເທດໃນໂລກນີ້ ແມ່ນ ວ່າເລີ່ມຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຄັດກ່ຽວກັບກົດເກນ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ລົງແລ້ວ Tedros Adhanom Ghebreyesus ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກບອກເຕືອນວ່າ ການຈະມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍຂຶ້ ນໃໝ່ ເປັນສິ່ງເກືອບຈະຫຼີກເວັ້ນບໍ່ໄດ້ ຍ້ອນປະເທດຕ່າງໆຍົກເລີກການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆ ອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກກໍໄດ້ຍິນຂ່າວຄາວວ່າສະຫະລັດອາເມລິກາ ນຳມາໃຊ້ທັງໝົດຢູກຢາ Remdesivir ທີ່ສະຫະລັດອາ ເມລິກາມີຢູ່ ເພື່ອຊົດຊ່ວຍພົນລະເມືອງຂອງສະຫະລັດຟື້ນດີຈາກໂຄວິດ-19 Remdesivir ເປັນຢູກເປັນຢາປິ່ນປົວໂຄວິດ-19 ບັດນີ້ປະເທດອື່ນໆໃນໂລກນີ້ຈະບໍ່ມີຢາດັ່ງກ່າວເປັນຢ່າງໜ້ອຍເຖິງ 3 ເດືອນ ດຣ ໄມຄ໌ ຣາຍອັນ ໜ້າ ທີ່ອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກເວົ້າວ່າ ອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກກຳລັງກວດເບິ່ງຂ່າວຄາວກ່ຽວກັບສະຫະລັດອາເມລິການັ້ນຢູ່ ການກະທຳຂອງສະຫະລັດອາເມລິການັ້ນເປັນຄວາມຫ່ວງໃຍທີ່ວ່າ ຖ້ າຫາກວ່າມີຢູກຢາວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ອອກມາ ຢານັ້ນຈະມີໄວ້ແຕ່ສຳລັບປະເທດທີ່ຮັ່ງມີເທົ່ານັ້ນ ແລະ ກໍມີຂ່າວມີຄາວວ່າເຈົ້າກຳແພງເມືອງນະຄອນແຫ່ງໜຶ່ງ ໃນປະເທດໂຄລົມເບຍ ຂັບລົດເອົາລູກ ຊາຍຂອງຕົນເອງ ຫຼານ ແລະ ຊາຍຄົນໜຶ່ງໄປຫາປ້ອມຕຳຫຼວດ ເມື່ອຮູ້ວ່າທ່ານລະເມີດກົດເກນການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ແລ້ວທ່ານອະທິບາຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຜູ້ດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນເຮືອນດຽວກັນ ແລະ ດື່ມສຸລານຳກັນ ອັນວ່າໃ ນປະເທດຄອມມູນິດສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ທີ່ພັກລັດທີ່ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ປະຊາຊົນຈົ່ງລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ຢູ່ຕໍ່ໄປ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດເກນຕ່າງໆ ແມ່ນວ່າມັນມີຮູບ ພາບທີ່ສະແດງໃຫ້ຮູ້ເຫັນວ່າ ໃນການຊາປະນະກິດສົບພະສັງຄະລາດລາວຢູ່ທາດຫຼວງໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ແມ່ນວ່າກົດເກນຕ່າງໆ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆບໍ່ຖືກປະຕິບັດຕາມ ແລະ ບໍ່ເຫັນວ່າມີຫຍັງຖືກກະທຳຂຶ້ ນໃສ່ພວກທີ່ບໍ່ລະມັດລະວັງນັ້ນ